ລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ New York Times ເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ບອກພວກຜູ້ຊ່ວຍວຽກໃນຫຼາຍໆໂອກາດໃນປີກາຍນີ້ວ່າ ເພິ່ນຢາກໃຫ້ສະຫະລັດຖອນໂຕອອກຈາກອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ ຫຼື ເນໂຕ ຊຶ່ ງໄດ້ມີມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1949 ນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ເວົ້າກັບໄປກັບມາກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຕໍ່ມວນຊົນຢູ່ນີ້ ພວກນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດກໍເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈ ະສ້າງຄວາມອ່ອນແອໃຫ້ແກ່ພັນທະມິດ ທັງຈະເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຜູ້ເຊິ່ງໄດ້ຕ້ອງຕິເນໂຕມາຕະຫຼອດແຕ່ດົນນານ ຊິນດີ ເຊນ ນັກຂ່າວດ້ານການທູດຂອງ VOA ປະຈຳວໍຊິງຕັນ ສົ່ງລາຍງານເລື່ອງນີ້ມາ ຊຶ່ງສາລີຈະສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນເວລາປະມານ 70 ປີ ເນໂຕໄດ້ຖືກແນມເຫັນວ່າເປັນເສົາຄ້ຳທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສະຖຽນລະພາບ ໂດຍປະທານາທິບໍດີຫຼາຍ ໆທ່ານຂອງສະຫະລັດ ລວມທັງສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ພັກຣີພັບບລິກັນ ກໍຄືກັນ ແຕ່ວ່າທັດສະນະຂອງທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງເພິ່ ນ ໄດ້ຫັນໜີໄປຈາກຄວາມເຫັນດີນຳກັນດັ່ງກ່າວທັງສອງຝ່າຍ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ NATO is obsolete. It was 67 years or it's over 60 years old. ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໃຫ້ທ່ານຟັງເນາະວ່າ ເນໂຕໄດ້ໝົດສະໄໝໄປແລ້ວ ມັນລ່ວງເລີຍມາ 67 ປີແລ້ວ ຫຼືດົນກວ່າ 60 ປີແລ້ວ ມັນມີຫຼາຍປະເທດ ມັນຄວບຄຸມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍບໍ່ໄດ້ ແມ່ນບໍ ມັນຄວບຄຸມ ສະຫະພາບໂຊວຽດໄດ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນບໍ່ມີຕົວຕົນອີກ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລືອກຕັ້ງຂອງເພິ່ນເປັນຕົ້ນມາ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຖືວ່າເນໂຕໄດ້ໝົດສະໄໝໄປແລ້ວ ແຕ່ເພິ່ນກໍໄດ້ເວົ້າຊ້ຳແລ້ວຊ້ ຳອີກ ໃຫ້ພັນທະມິດຢູໂຣບ ເພີ່ມເງິນຄ່າສະມາຊິກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນຕອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ For years presidents have been coming to these meetings and uh, ນັບເປັນເວລາຫຼາຍໆປີມ າແລ້ວ ທີ່ພວກປະທານາທິບໍດີໄດ້ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເວົ້າເຖິງລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ລາຍຈ່າຍອັນມະຫາສານຂອງສະຫະລັດ ຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ເຮັດໄປ ໝົດທຸກຄົນກໍເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງຕົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນຂຶ້ນໄປສູ່ລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຄິດໄວ້ກ່ອນ ໃນການສະແດງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ New York Times ໃນວັນອັງຄານນັ້ນ ພວກນັກ ວິເຄາະເວົ້າວ່າ ການຈາກໄປເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ James Mattis

ແລະຄວາມສົນໃຈທີ່ຢາກໜີອອກໄປຈາກພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ ການເອົາຜູ້ກ່ຽວອອກໄປໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂອກາດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຫຼືວ່າຄົນອື່ນໆໃນລັດຖະບານ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມອງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງພັ ນທະມິດເນໂຕ ທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຖອນໂຕອອກໄປ ຖ້າເລື່ອງນີ້ຫາກເປັນໄປ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກໍຈະແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າໝູ່ ດັ່ງທີ່ທ່ານຊິມາກອສກີໄດ້ເຕືອ ນໄວ້ໂດຍເວົ້າວ່າ significant gift to him and he would see it as an open invitation for future aggression ມັນຈະເປັນຂອງຂວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບເພິ່ນ ແລະ ເພິ່ນຈະເຫັນວ່າເປັນການເປີດການເຊື້ອເຊີນ ໃຫ້ເພິ່ນເຂົ້າໄປຮຸກຮານຢູ່ໃນຢູໂຣບໃນອະນ າຄົດ ພວກນັກຊ່ຽວຊານບາງທ່ານກ່າວວ່າ ມັນອາດຈະເປັນເວລາສຳລັບສະພາໃຫ້ສົ່ງສານໄປຫາປະທານາທິບໍດີ ໂດຍການລົງຄະແນນສຽງແບບເປັນສັນຍາລັກ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເນໂຕມີຄວາມຈຳເ ປັນສ່ຳໃດສຳລັບຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງໂລກ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA